رب المشرق والمغرب پروگرام وڏو آهي تمام اهو رب مشرق ۽ مغرب جو آهي ربوبيت الله جي هن قرآن سان آهي جهڙي طرح جسم تي الله تعاليٰ مينهن نازل ڪري آباديون ڪري خوراڪون ڏئي دوائون درمل پوشاڪون ڏئي ماڻهو جي بدن کي محفوظ رکيو اهڙي طرح قرآن ڏئي انسان جي روح کي محفوظ رکيو. اهو رب مشرق ۽ مغرب جو آ، معنيٰ ساري مخلوقات تي قرآن جو حڪم جاري ٿئي ايڏو ڪم ڪرڻو آهي. لا اله الا هو اي پهرين ڳالهه الله کان سواء ٻيو بندگي جي لائق ڪو ڪونهي مشرق ۽ مغرب ۾ اها ڳالهه سمجهائڻي آ دنيا جي هر طرف تي فاتخذه وڪيلا ڪم تمام وڏو آ ڪيئن سنڀالبو انهي جو ڪارساز پنهنجي رب کي سمجهه وڪيل اهو ڪر ته پوء ڪم ٿي ويندو. فاتخذه وڪيلا جي معنيٰ هيء آهي، تو تي بار رکيو آهي بالمره، هڪ گهڙيء ۾ تنهنجي مٿان وزن پيل آهي، پر ڪم ايڏو وڏو آهي جو مشرق ۽ مغرب تي پهچائڻو آهي. ائين ٿيو، قرآن پهچي چڪو آهي مشرق مغرب ۾، ڪو به ملڪ علائقو اهڙو ڪونهي جنهن کي قرآن جي خبر نه هجي. الله تعاليٰ ڪارساز آهي، پر ماڻهو پوء انهي ۾ اعتراض ڪندا. ڪيترا ڪهڙيون ڳالهيون ڪندا. ٻانهپ به رب جي ڀروسي تي، جنگ به رب جي ڀروسي تي، تبليغ به رب جي ڀروسي تي، دين اهڙين اهڙين جاين تي پهچائڻ اهو به رب جي ڀروسي تي. الله تعاليٰ جماعت مٿي جن سورت ۾ ٻن قسمن جي بڻائي آهي. هڪڙا ماڻهو ٻيا جن. جاتي ماڻهو نه پهچندا اتي جن پهچائيندا. جماعت ۾ جا ٻن قسمن جا ميمبر آهن. مٿون جن سورت آ هتي هي آهي. انهن سورتن جو پاڻ ۾ تعلق آ ته رب المشرق والمغرب آ جاتي توهان نه پهتؤ اتي اهي مخفي قوتون پهچائينديون. قرآن پهچندو. پوء تون ايڏي وڏي ڳالهه ڪئي آهي، ماڻهو ان تي طنز ڪندا، ٽوڪ ڪندا، چوندا ته هنن کي لٽو ڪپڙو ڪونهي، هنن کي اسلحو سامان هٿيار ڪونهي، هي ڪيئن ٿا دنيا ۾ ايتري قدر انهي حد تي پهچن ۽ ايڏو الله جو دين ڦهلائين. واصبر عليٰ ما يقولون انهي تي تون صبر ڪر. واهجرهم هجرا جميلا انهن کي ڇڏي ڏي، سهڻي نموني ڇڏي ڏيڻ سان معارضو نه ڪر بس تون پنهنجو ڪم ڪر ڪا ڳالهه ڪانهي.

جيڪي دنيا ۾ ڪٿي به قرآن سان مقابلو ڪندا ته اتي انهن کي سزا ايندي ۽ سزا جو وقت مقرر ڪونهي. هڪڙي سزا دنيا جي آهي ٻي سزا آخرت جي آهي. ذرني مون کي ڇڏ مون کي والمڪذبين ۽ ڪوڙي ڪرڻ وارن کي اولي النعمت جيڪي جيڪي آسودا آهن سکيا ستابا.

توهان تي راهه ٻڌائڻ وارو اهڙو رسول ڪري موڪليو اٿم، ائين موڪليو اٿم جيئن فرعون ڏي رسول موڪليو هوسي. پوء فرعون رسول جي مقابلي ۾ ڪامياب ويو. رسول جي ڳالهه وڌي وئي. ياد رکو توهان هن رسول سان جيڪڏهن فرعون ٿي آڏو ايندؤ اهڙي تباهي اٿو پوء اهو مطلب ٿيو وڃي. فعصيٰ فرعون الرسول پوء فرعون رسول جي بي فرماني ڪئي.

جنهن ۾ ننڍڙو ٻار به پوڙهو ٿي وڃي. ايڏو وڏو ڏينهن هوندو هڪڙي اها معنيٰ، ٻار پوڙهو ٿي وڃي پر ڏينهن نه کٽي، اها معنيٰ پيا ٿين ۽ اها ڪجهه نادر معنيٰ آهي. اهڙو ڏينهن جنهن ڏينهن ٻار پوڙهو ٿي ويندو معنيٰ انهي ڏينهن جي پٺيان رات ايندي ئي ڪانه ڪا جو وري ڏينهن ننڍو چئجي، ڊگهو ڏينهن هوندو ايڏو مسلسل قيامت جو ڏينهن، پنجاهه هزار سال جو ڏينهن. باقي ان جي شدت ۽ هولناڪي کان ٻار پوهڙو ٿي وڃي، ضعيف ۽ ڪمزور بڻجي وڃي، وار به هن جا اڇا ٿي وڃن. اها معنيٰ عام تفسير ڪندا آهن، پر هوء معنيٰ به آهي خاص. السماء منفطر به، آسمان ڦاٽي پوندو. ڪان وعده مفعولا، وعدو الله جو مفعول آهي. آسمان ڦاٽي پوندو، بدر جي ڏينهن آسمان ڦاٽو هو. آسمان ڦاٽڻ جو مطلب آهي ته ملائڪ پنج هزار لٿا ها.

ته آسمان به ته انهي ڏينهن ڦاٽو نه انهن جي لاء ملائڪ آيا فمن شاء اتخذ الي ربه سبيلا پوء توهان ۾ جيڪو هجي وٺي رستو پنهنجي رب ڏي الله جو دڳ وٺو نصيحت اها ڪئي وئي آهي فائدو گهرجي ته پوء ٻي صورت ڪانهي رستو کليل آهي منع ڪانهي الله تعالي ان فائدي جي لاء حڪم ڪيو آهي ته اچو رات جي جاڳڻ جو حڪم جيڪو آهي، شروع سورت ۾ اهڙي طرح هليو. صحيح مسلم لکي ٿو، مسلم شريف ۾ اچي ٿو ته هڪ سال کان پوء نازل ٿي ۽ ان ۾ ڪنهن حد تائين انهيء حڪم ۾ ڍرائي ڏني وئي. تقريباً ان کي نسخ ڪيو ويو. هيڏي شدت تابعداريء کي ڇو ته جماعت ٺهي وئي، ڪم هلي پيو.

هاڻي هتي جيڪو ادنيٰ جي اضافت آهي، ادنيٰ جو اکر آهي، من ثلثي الليل اٿندو آهين رات جي ٻن حصن کان کي ويجهو رب تنهنجو ڄاڻي ٿو تون اٿندو آهين رات جي ٻن حصن کي ويجهو معنيٰ ٻه حصا ٿي ٿا وڃن ذري گهٽ

پهرين ۾ ته ادنيٰ ٿيو ٻن ثلثن سان وڃي ۽ ٻي قرائت تي عام ٿيو سڀني کي ادنيٰ لڳو نصف ۽ ثلث اهي ٿيا وڃي ڄڻ تقريبي پاڻ ۾ نصف ۽ ثلث اهي ٿيا وڃي تقريبي پاڻ ۾ ويجها

ته انهن سڀني جو اعتدال آ. ڪرڻو آ اعتدال. جيڪو جهڙو ڪم ڪري ان ۾ اعتدال رکي. اهو خلاصو وڃي مطلب بيهندو ٻنهي قرائتن جو. اهو اعتدال کي رب تبارڪ وتعاليٰ ٿو هلي هيٺ ظاهر ڪري فاقرءوا ما تيسر من القرآن سان. يعني اعتدال انهيء طرح حاصل ڪريو جيڪي توهان کي آسان ٿئي قرآن پڙهو. وطائفة من الذين معڪ اها جماعت جيڪا تو سان گڏ آهي. اهي زملا.

ته الله تبارڪ و تعاليٰ هي ڏئي ۽ ادنيٰ جو حڪم ڏئي انهن سڀني کي ملائي ۽ راتيون جيڪي آهن سال جون سي ٽي قسم ٿين ٿيون ٽي درجا رکن ٿيون تمام وڏيون تمام ننڍيون وچٿريون انهي ۾ اهو ويجهڙائي جو ڏئي ۽ پوء الله تبارڪ و تعاليٰ معنيٰ پوري وقت کي صفا هر موسم ۾ اهو ڪاٽي ڦٽي ڪيو. اها آهي نسخ جي صورت. ۽ ان کي ٿو فرمائي علم ان لن تحصوه سان توهان ان کي پورو نه ڪري سگهندؤ. فتاب عليڪم تنهنڪري الله تعاليٰ توهان تي معافي موڪلي. فاقرءوا ما تيسر من القرآن هاڻي پڙهو اهو جيڪي توهان کي آسان ٿئي قرآن. فاقرءوا ما تيسر من القرآن. ۾ امام صاحب ابو حنيفي فرضيت قرائت جي ورتي آهي. معنيٰ قرآن پڙهو. ان تي کسن سي اعتراض ته امر جڏهن وجوب جي لاء هجي ته پوء فرضيت ٿئي نه، فاقرءوا آهي امر وجوب جي لاء پر جيڪو چئي ته امر اباحي جي لاء آهي جيئن ڪن ٻين عالمن ۽ امامن چيو آهي ته امر مباح جي لاء آهي.

فرضيت نماز سان ثابت ٿئي ٿي. نماز باجزائه اها فرض آ. قرائت انهي ۾ جزء آ ايئن فرض هن ڪئي آ. باقي فاقرءوا امر سان ڪونه ڪئي اٿئين جو امر اباحي جو پوء وري مرهون منت بڻجي پوي. مسئلو امام ابو حنيفه جو آ ته جيڪڏهن اهو احسان ڪنس ته ها امر وجوب جي لاء آ ته پوء قرائت به فرض آ. سو مرهون منت ناهي امر جي لاء اهو فرضيت قرائت جو مسئلو امام ابو حنيفه وٽ. ڇاڪاڻ ته نماز ته فرض آهي.

هڪڙي مال ۾ زڪوات، مال مواشي، ٻي زڪوات آهي روڪڙ ۾، نقدين ۾، سون چاندي. بس زڪوات هن ٻن صورتن ۾ باقي ٻيو تابعدار آهن هن جا، جاڏي توهان هن کي راضي ڪريو. پوء اهي ٻه حيثيتون جيڪي مال کي لڳن ٿيون هڪڙو آهي مال متحرڪ ۽ ظاهر، ٻيو مال متحرڪ پر غير ظاهر.

چون ته اسان سائين مال جدا جدا آهي اسان جو. ان سٺ کي ڦيرائي ٻه ٽريها بڻائي بيهو ائين به نه ڪجو. هدايت تپيدار کي هدايت مالڪ کي. اهي اموال جيڪي آهن ظاهر آهي انهن ۾ ئي حڪم آهي. سون چاندي مال ظاهر آهي. اهو باطن آهي ۽ باقي مال مويشي مال ظاهر آهي ته جيڪا زڪوات حڪومت وٺندي آهي اموال ظاهره منجهان وٺندي آهي. باطني مالن ۾ ماڻهو پنهنجي مرضيء وارو آهي ڏي يا نه ڏي. اها عبادت اهڙي آهي جو ان جي ايمان جو مظاهرو آهي. پاڻ اچي زڪوات ڏي. امتحان آهي. تنهنڪري حڪومت کي انهي منجهه وٺڻو ڪونهي. وڌ ۾ وڌ طلب ڪرڻي آهي ڪو ڏي يا نه ڏي. ٻڌائي ڇڏڻو آهي مسئلو. پوء پنهنجي غريبن کي ڏين، مسڪينن کي ڏين، محتاجن کي ڏين، جنهن کي ڏين.

ڇو ته ڦر ٻر ڄمن ٿا انهن جا. باقي سون ۾ جيڪڏهن نماء آيو ته اهو سود ٿيو. حڪومت جيڪي پئسا رکن ٿا بئنڪن ۾ انهن ۾ سود ٿو اچي ۽ سود حرام آ. اهو مسئلو متفق آ قرآن جو مسئلو آ. ان جي لاء ڀلڪار وري ايڏي آ شديد جو ستر دفعا ان جا گناهه آهن جنهن ۾ ادنيٰ گناهه ان جو آهي جو ماڻهو پنهنجي ماء سان برائي ڪري. اڻهتر ٻيا. اهائي ڀلڪار ۽ انداز گناهه جو، سود کائيندڙ تي، جيڪو وياج ٿو کائي. ته پوء حڪومت اهي ڪافرن جي تابعداري ۾ سود ٻود ڪن ٿا، سودي ادارا هلن ٿا بئنڪن جا، ڏهه ماڻهو جهنم ۾ ويندا آهن، ڏيندڙ، وٺندڙ، کارائيندڙ، کائيندڙ، شاهد، ڪاتب، سفارش ڪندڙ، سڀ ماڻهو جهنم ۾ ٿا وڃن.

پر ان کي نه وٺي. پوء جيڪڏهن اهو زڪوات ڪري ڏبو ته زڪوات ڪيئن ٿيندي؟ جڏهن هن جي ملڪيت ۾ نه آيو آهي، اوڏانهن رکيل آهي ته زڪوات ڪيئن ٿيندي؟ ملڪيت ۾ هيڏي اچي ته پوء ٿئي نه. اتي رکيل آهي ته ملڪيت به ناهي. غير مملوڪ منجهائون ڪير ٿو ماڻهو اهو ڪڍي؟ اهو فضولي چئبو. ڪڍڻ جي وقت فضولي آهي. ۽ انهن جي مال کي نقصان به ڪونه ٿيو تنهن ڪري اها زڪوات نه آهي ڪنهن به صورت ۾ باقي اڃا ٻيو سوال آهي هڪڙو وڏو ته هاڻي ڀلا پئسا ڪاڏي ڪجن بئنڪ ۾ نه رکجن بئنڪ ۾ پئسو نه رکجي ان جي لاء اعتراض ڪندا آهن ته ڪاڏي ڪيون ماڻهو کڻي ويندا ماڻهو بئنڪ ۾ رکي يا نه رکي وٺڻ وارا اهي وٺن ٿا لکن لک ڏيڻا ٿا پون تڏهن ٿو ماڻهو موٽي

۽ انگريزن ڪوشش ڪئي آهي ته هنن کي انهيء طرح ذليل ڪجي، دولت جو پوڄاري بڻائي، انهن کي پئسن کان سان ٽريڄاري ۽ انهن کي ڪمزور بڻائي، دولت جي هوندي ماڻهو ڀاڙي ۽ ڪمزور تڏهن بڻندو آهي جيڪڏهن مجاهد نه هوندو آهي. وڏي هڪڙي مهم آهي ڪافرن جي جنهن جي تحت مسلمان اچي ويو آهي ۽ ان کي سمجهن ڪونه ٿا. وما تقدموا لانفسکم جيڪي توهان اڳي موڪليندؤ پنهنجي نفسن لاء ڪو خير نيڪي.

فاستغفروا الله ان الله غفور رحيم اهو ماضي ٿيل آهي هو سورت پوء لٿي آهي الله جو واعدو آهي ته توهان کي ڪم ڪرڻ وارن کي اسان مغفرت ڏينداسين ڪم ۾ غلطي ٿي ته معاف آهي ۽ اجر عظيم عطا ڪنداسين اهو آهي واستغفروا الله ان الله غفور رحيم

الله تبارڪ و تعاليٰ جي بي فرمانيء جو نتيجو سزا آهي. گهٻرائڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي. ماڻهن جي اختلاف جي پرواهه نه ڪبي. ڪم اهو ٿئي قوم کي سجاڳ ڪجي، الله جو خوف ڏيارجي، ڪفر ۽ معصيت جي بري انجام کان انهن کي آگاهه ڪجي.

ربّڪ فڪبّر ۽ پنهنجي ربّ جي وڏائي بيان ڪر، الله جي عظمت ۽ بزرگي ٻڌاء، دلين ۾ ائين خوف پيدا ٿيندو، ربّ تبارڪ وتعاليٰ جي سامهون تقويٰ سان پيش ايندا، ان جي تعظيم ۽ تقديس ڪندا، ان معرفت سان انسان کي عمل ۽ اخلاق. بهتر حاصل ٿيندا، ڇاڪاڻ ته جڏهن ايڏي قوت جو اثر ذهن تي رکندا ته ان جي آڏو نيڪ ڪردار ۽ نيڪ اخلاق ڪرڻ جي لاء انسان پاڻ کي جوابدار سمجهندو. تڏهن فرمائي وربک فڪبر پنهنجي رب جي پاڪائي بيان ڪر. فقه فقه وارن هتان الله اڪبر جو لفظ نماز ۾ ترجيح وارو سمجهيو آهي وربک فکبر معنيٰ الله اڪبر سان نماز شروع ڪجي هونئن الله اجل الله اعظم الله اڪبر ائين ڪرڻ سان به نماز شروع ٿي ويندي جهڙو کوکر چئي پر ترجيح ڪاف بي ري جي مادي کي آهي فکبر وثيابک فطهر معنيٰ آهي ته نماز پڙهو، نماز جي لاء ڪپڙا به ماڻهو کي پاڪ هجن، صفائي هجي، پاڪائي هجي، والرجز فاهجر ۽ نجاست کي دور ڪر، بدن تي ڪا آلائش هجي ان کي پري ۽ صاف ڪجي، ڪپڙن جي پاڪ رکڻ.

مشرڪ پليت آهن، تنهنڪري انهيء نجاست، شرڪ جي کي پاڻ کان پري ڪيو، جو انهن اها نجاست پاڻ وٽ جهلي رکي آهي، توهان وٽ نه هجڻ کپي. انسان کي عبادت ۾ عقيدي جي صفائي ضروري آهي. اها معنيٰ نڪري ٿي. جڏهن انسان نماز پڙهي، عقائد درست هجن، شرڪ کان صاف هجي. اهو ٿيو رب تبارڪ و تعاليٰ سان تعلق. بهرحال طهارت ظاهري، طهارت باطني مقصود، طهارت ظاهري جسم جي پاڪائي، طهارت ظاهري ڪپڙي جي پاڪائي، طهارت ظاهري جاء جي پاڪائي، طهارت باطني حرص کان، اجائي خواهش کان، شرڪ کان، ڪفر کان، انهن نجاستن کان باطن پاڪ هجي. ڪم ڪندڙ جيڪو انسان ٿئي ٿو، ٻين کي هدايت ڪرڻ وارو شخص آهي، ان کي پنهنجي وجود جي لاء روح جي صفائي ۽ بدن جي پاڪائي رکڻ لازم آهي. تڏهن الله تعاليٰ نبي پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن کي اهي حڪم بيان فرمايا، ولا تمنن تستکثر. ۽ اهڙو احسان نه ڪر جو ان جو بدلو گهرين. ان جي طلب ڪثرت جي ڪرين، ان جي شابس گهرين. معنيٰ ڪنهن تي احسان ڪرين ۽ شابس جي طلب ڪرين، هڪڙي معنيٰ. ڪنهن سان احسان ڪري ان کان بدلو وٺين، اهو نه ٿئي. احسان ڪبو الله خاطر. بدلي جي نيت ڪانه ڪبي. اتي الله تعاليٰ همت ۽ اولو العزمي ٿو سيکاري. جيڪو شخص ڪنهن سان ڪو احسان ڪري، مالي ڪري يا علمي ڪري يا ڪا هدايت وغيره ٻي هن کي ڏسي، ڪو دڳ رستو پڇي، اهڙي قسم جا احسان ڪو پنهنجي اولاد سان ڪري، ٻين سان ڪري، پوء ان جو بدلو گهڻو نه گهرو. پنهنجي رب جي فضل جي درپي هجو. صبر ۽ شڪر سان دعوت تبليغ جي ادا ڪندا رهو ۽ الله واسطي اهو ڪم ڪريو، ان اجري الا علي الله مزدوري الله تبارڪ و تعاليٰ تي آهي جيڪا اهو ڏيندو. انهيء ارادي کان سواء هيڏو عظيم ڪم ائين پوري حد تي نه پهچندو جيستائين ماڻهو پاڻ کي ايترو بلند رکي ولربڪ فاصبر. تڪليفون پهچن، بي قدري ٿئي، انهي ۾ پنهنجي رب جي لاء صبر ڪر. معنيٰ، اميد پنهنجي مالڪ ۾ رکي صبر ڪر، صبر جي اميد. ان کان پوء فاذا نقر في الناقور اها آهي اٺين آيت انهي اٺين آيت کان وٺي ڏهين آيت تائين علي الڪافرين غير يسير ايسي تائين جيڪو مضمون آهي سو ڪفر جي معنيٰ جو بيان آهي ڪفر ڇا کي چئبو آهي پر ڪفر قرآني اصطلاح وارو ڪفر ۽ ٻيو ڄاڻي واڻي ۽ پوء ماڻهو بغاوت ڪري معلومات حاصل ڪري بي فرماني ڪري علم پڙهي ان جي تقاضا تي نه هلي علم پڙهي پوء جهالت جا ڪم ڪري علم پڙهي پوء ان کي وساري اتي اهو دستور ڄاڻايو ٿو وڃي اهي سڀ ڪفر جا ڪم آهن اهو قرآن جي اصطلاح ۾ ڪفر ڪندڙ آهي ڪافر آهي مسلماني معاشري ۾ هجي پوء ائين ظاهري طرح فتويٰ ڪفر جي هن تي نه به اچي مگر اهڙي ماڻهو کي قرآن منڪر ٿو ڪوٺي

سڱ وانگر هڪڙي صورت آ جو اهو ڦوڪ ڏيندو ۽ پوء اهو ڏينهن مستقل مصيبتن ۽ سختين جو هوندو فذلڪ يومئذ يوم عسير پوء اهو ڏينهن ڏينهن آهي مشڪل اهو سخت ڏينهن آهي ڏکيو ڏينهن آهي علي الڪافرين غير يسير يعني ڪافرن تي سولو ناهي، آسان ناهي، انهن جي لاء مشڪلات آڻيندڙ آهي. اها سختي رفتي رفتي چڙهندي ويندي، لهندي ڪانه ويندي. مومنن جي لاء اها سختي في الحال ڏسڻ ۾ ايندي، ڪجهه مدت کانپوء آساني ٿي ويندي. ڪافر ۽ مومن ۾ اهو فرق آهي. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو، اها ڦوڪ ڦوڪي وئي. ذرني ومن خلقت وحيدا، مون کي ڇڏ ۽ انهن شخصن کي جنهن کي مان اڪيلو ڪري پيدا ڪيو آهي. ان کي ڪا حيثيت ڪانه هئي، مجرد ماڻهو هيو. انهيء اسان کي ڇڏ ته هاڻي نبرئون. جو انهيء الله جي قرآن جي مخالفت ڪئي آهي. مطلب ان جو هي آهي ته هي آيتون جڏهن نازل ٿيون ته هڪڙو واقعو ٿي چڪو هو انهيء جي بنياد تي. اهو واقعو هي آهي ته وليد بن مغيره ڪفار قريش ۾ هڪڙو معتبر شخص هيو ۽ ڪجهه مغرور قسم جو ماڻهو هيو. ڪفار قريش جا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي دعوت جي آڏو حجت جي لحاظ کان عاجز ٿي چڪا هئا ڇو ته انهن کي رد ڪرڻ جو ڪو طريقو نظر نه پيو اچي ته نبي جي دعوت کي ڪيئن رد ڪن هجي ڪا غلطي ڪا بي واجبي ڪو قصور ڪا ڪمزوري پروگرام ۾ ته پوء ان مان چڪ ڪڍبي آهي اها ته نڪري ڪانه پئي. پوء هنن جا حيلا سڀ ويا تنگ ٿي. پوء پنهنجي ڇوڪرن کي ۽ ٻانهن کي چيائون ته. توهان نبيء جي لاء جادوگر جادوگر ڪوٺيو. گهٽين ۾ بزارن ۾ جادوگر جادو وڌو آ هيئن ڪيو هونئن ڪيو. حضور پاڪ صلعم جن مايوس ٿي پيا. ۽ فڪر ۾ اچي ويا. الله جي دين جي مقابلي ۾ اهڙا خراب اکر ڳالهائڻ مسخري ڪرڻ، بي حرمتي، بي عزتي. الله تبارڪ وتعاليٰ نبي سائين جن کي يا ايها المدثر ڪري هڪڙو لطيف اسم سان اٿاريو ۽ جاڳايو آهي. ته توهان پنهنجو ڪم ڪريو، انهن ڳالهين جي پرواهه نه ڪريو. ان وليد جي لاء اچي ٿو ته انهيء هڪڙو وڏو معاملو ڪيو هو. اهو هي ته هڪ دفعي هن ڪچهريء ۾ تمام سٺا اکر ڳالهايا. اها ڪچهري هنن قائم ڪئي هئي ان لاء ته فيصلو ڪريو ته هن محمد عليه الصلاة والسلام جي نالي ڇا چئون مجلس شوريٰ ڪوٺايون ۽ وليد به ان ۾ هيو ابو لهب ابو جهل ابو سفيان وليد بن مغيرو ۽ وليد بن مغيرو سڀني ۾ آسودو، عزت وارو، هن کي باغ ڪي طائف ڪي مڪي، سياري، سانوڻ، سفر، مختلف ثمر انهن جو پيو هلندو هو ڇو ته طائف ڏي هڪڙي موسم ۾ وري مڪي ۾ ٻي موسم ۾ ڦل پيا هلن هن کي ٻانهيون، ٻانها، مال، ملڪيتون، ڏهه هن کي پٽ، مجلس هن جي سينگاري ويهن ڪچهري ڪري، نوڪر چاڪر اهيا، حاجت مند، ڪم وارا اهي تنهن کان سواء. پوء اهي قريش جڏهن نبي سائين جن کان تنگ ٿيا ته هڪڙي دعوت قبوليون ۽ عرب کي گهرايون ته عرب جا وڏا وڏا ماڻهو اچن ته ڪجهه فيصلو ڪريون سبب هي هيو اها جلد گهرايون ڇو ته موسم حج جي اچي پئي هنن چيو ته جيڪڏهن هاڻي ڪي قبائل عرب جا مختلف آيا ۽ نبي انهن سان ملاقات ڪندو ۽ دين انهن کي پيش ڪندو. ڳالهيون هن جون تمام اوچيون آهن. ماڻهو متاثر ٿيندا ته هن جي اسلام جو پيغام ملڪ ۾ پکڙجي ويندو. اها اسان جي لاء وڏي ذلت آهي، تنهنڪري بهتر آهي ته ڪو فيصلو ڪري وٺجي. اها مجلس انهيء لاء ڪوٺائي سگهي ٿي. پوء هڪڙا چون ته بابا شاعر آ، ڇو جو ايتري قدر هن جي ڪلام ۾ سليقو آ جو شاعر کي عام شاعرن کي طاقت ڪانهي، تنهن ڪري شعر جهڙو اٿس ڪلام. ٻئي چيو ته هن جو ڪلام تاثير ٿو ڪري، جادوگر آ. ٽئين چيو ته هن کي ڪا مٽ مائٽ جي پرواهه ڪانهي، جيڪي وڻيس سو چئي ٿو ڇڏي. تنهنڪري هو عقل جي خلاف آ. هن جو پروگرام مجنون آ. چوٿين چيو ته ڳالهيون ٿو ڪري غلط تنهنڪري ڪذاب آ. سڀ ماڻهو ويٺا ها ٻڌن ويٺا ها اهي ريزوليشن پاس پيا ٿين دلائل هر ڪو ڏيندو وڃي وليد چپ ڪئي ويٺو هو ڪجهه مغرور قسم جو ماڻهو ڪجهه وڏو ماڻهو ڪجهه مالدار وري هن کي پنهنجي متانت ۽ سنجيدگي به اها مجبور پئي ڪري ته هي اٿي انهن ماڻهن سان بيهي هي رايو پيش ڪري. آخر هن کي مڙي سڙي چيون، يا ابا عبد شمس! لقد سمعت ماذا تقول، تو ٻڌو هاڻ ڇا ٿو چوين، تون تنهنجو ڇا خيال آهي؟

اهي لفظ جو چيون ته هن کي ان تي ڪاوڙ لڳي ته منهنجي هن فيصلي جي جو نتيجو اهو ڪڍيو ته مان دين ڏي انهيء جي طرف مائل ٿيو آهيان اٿي ڪاوڙجي هليو ويو قريش کي ڏاڍو ڏک ٿيو. ابوجهل هنن کي چيو ته غم نه ڪريو، مان وليد جي تڪبر ۽ ان جي ڏاڍائيء کي ڄاڻندو آهيان، تنهنڪري هڪڙو طريقو اختيار ڪري ان کي مان نرم به ڪريان ٿو ۽ موٽائي به آڻيان. ڇو ته توهان هن جي جملن تي اعتراض ڪيو، تنهن ڪري هن کي غرور ٿيو. اٿي ابوجهل ويو هن جي گهر، ٻوٿ بڇڙو ڪري وڃي ويهي رهيو. جلس ڪئيبا و حزينا، منجهيل ۽ ڏک ظاهر ڪري منهن ۾ ويهي رهيو. هي ڪچهريء جو ويٺل هئي. وليد چيس مالي اراڪ حزينا، تون ايترو ڇو ڏکايل پيو نظر اچين؟ ابوجهل چيس، هن کي اٿارڻ جي لاء، جوش ڏيارڻ جي لاء، مالي لا احزن وهذه قريش يجمعون لک، هي قريش تنهنجي لاء سڀ گڏ ٿيا آهن، جو تو کان سواء ٻئي کي پنهنجو پيش امام، اڳواڻ، نه ٿا چون. ۽ وري ائين ٿا چون ته تو محمد جي ڪلام کي ايڏي زينت ۽ ڏئي ۽ ايترو تون رايو ڏئي ويو آن هن کي بلند ڪري شايد تنهنجو اهو مقصد آهي ته محمد وٽ تون عزت حاصل ڪرين ڪجهه ماني ٻاني کائين انهي وٽ وليد ڪاوڙي چي ته مان محمد جي ٽڪر جو محتاج آهيان چي انا احتاج الي ڪسر محمد محمد جي ٽڪر جو محتاج آهيان انتم تعلمون قدر مالي منهنجي دولت ملڪيت کي نٿا ڄاڻو اوهان جي حاجت نڙن مال قم بنا لنعود الي مجمع قريش هلو ته قريش جي ماڻهن کي چوان ٿو هلي ته مان ڪنهن جو ٽڪريل نه آهيان بابا ابو جهل وليد کي وٺي آيو قريش خوش ٿيا اتي هن اچي خطبو پڙهيو تقرير ڪئي

چي وتريدون ان تقولون هو شاعر توهان چئو ٿا ته ڀلا شاعر آ ته پوء شاعر آ ته ڪو شعر ڪڏهن ٻڌايو اٿئي توهان کي ڪو اهڙو ڪو رجز ڪو قافيي وارو شعر ڪو اهڙو چيو اٿئي جي توهان چئو ٿا ته ڪاهن آ پوء ڏٺو اٿو ته ڪڏهن ڪو ڀوپو ٿيو آ ڪو منڊ اهڙا ڪي اهڙي قسم جا گفتگا ڪيا اٿئي

آخر هاڻي ڇا هن کي چئون؟ انهن سڀني چيو ته سي تون جيڪي چوين اهو چئون. مطلب اصل هن کي پنهنجي راء قائم ڪرڻي، انهن جو رايا قائم ڪيا ته ان کي نه ٿي آيو غرور. هن انهن جي راين جي وري به ترديد ڪئي. پوء هن فڪر ڪيو، ڪنڌ هيٺ ڪري ۽ ڪجهه چوڻ جو ارادو ڪيو. پوء ڪجهه منهن بڇڙو ڪيائين، ڪجهه سونڊ وڌائين ۽ اهڙيء طرح سان آڪڙ ڪري پوء چيائين ته مان توهان کي فيصلو ٿو ڏيان ته اهو جادوگر آهي.

سڄي مجلس ۾ نعرا لڳي ويا. هي ڏاڍو خوش ٿيو. فيصلو اهو ٿيو ته هي ساحر آهي. نو نبي سائين جن کي ڏک پهتو. الله جي قرآن کي ڪوڙ ٿا چون ۽ جادو ٿا ڪوٺين، مون کي جادوگر ٿا ڪوٺين. ته حضور انور صلي الله جن ته ٿورڙو منجهي پيا. الله تعاليٰ فرمايو، يا ايها المدثر قم فانذر وربک فڪبر تون پنهنجو ڪم ڪر انهن جي ڳالهين کي نه چئو. هتي رب تبارڪ وتعاليٰ انهي جي لاء به بيان فرمايو آهي. هن هڪڙي قسم جو ائين. هڪڙو نمونو رکي ۽ جيڪو لفظ چيو ان کي الله هتي بيان فرمايو آهي ان جو مطلب ٻڌايو ويو هن جيڪي اهي لفظ ڳالهايا آهن اهي لفظ هڪڙي غرور ۽ تڪبر جي بنياد تي چئي الله جي دين کي پوئتي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي

هڪڙو جهنم ۾ وڏو جبل اچڻ وارو آهي، انهي تي هن کي لهه چڙهه ڏينداسين، سزا جي طور. جهنم جي باهه هيڪر ۽ سزا وري اتي لهه لاهيء چاڙهيء جي ٻي آهي. انه فڪر، انهي ڏس، انهي ڏينهن فڪر ڪيو. وقدر، ۽ دل ۾ ٺاهين. فقتل، پوء تباهه هجي، ڪيف قدر، ڪهڙو نه دل ۾ ٺاهين. ڪهڙو مضمون دل ۾ ٺاهي ۽ پوء سڀني ڳالهين جا رد ڪندي ڪندي پوء پنهنجي ڳالهه کي قائم ڪيئي، ثم قتل ڪيف قدر پوء تباهه هجي ڪهڙي طرح ڏسو هن ٺاهي، دل ۾ سوچي هڪڙي ڳالهه تجويز ڪئي ته قرآن آ جادو، ثم نظر پوء هيڏي هوڏي ڏٺائين، ثم عبس پوء سونڊ وڌائين، وبسر ۽ منهن ٿلهو ڪيئي، ثم ادبر پوء پٺي ڏنائين، واستڪبر ۽ مغرور ٿيو. قال ان هذا الا سحر يوثر چي نه آهي اهو مگر هڪڙو جادو آهي جيڪو هليو پيو اچي ان هذا الا قول البشر نه آهي اهو مگر قول انسان جو آهي آدمي جو قول آهي ٻيو ته ڪجهه نه آهي اهو اٿي هن بيان ڪيو ساصليه سقر هتان رب تبارڪ و تعالي ان جي نتيجي کي ٿو بيان فرمائي هن جو نتيجو جيڪو نڪرندو سو هي هوندو ان کي جهنم ۾ هڻنداسين وما ادراڪ ما سقر توکي ڇا خبر آهي ته اهو باهه جهنم جي ڇا آهي لا تبقي ولا تذر نه باقي ڇڏيندي نه باقي رکندي ۽ نه ڪجهه ذرو ڇڏيندي معنيٰ جنهن شخص تي اها باهه ٻري ان کي تباهه ڪندي عنقريب هن کي پنهنجي تڪبر ۽ عناد جو نتيجو ايندو دوزخين جي ڪا شيء نه رهندي ائين ساڙي تباهه ڪندي باهه ڪا به اهڙي حالت نه رهندي جيڪا اڳي هجي ائين ٿيندو

حديث پاڪ ۾ آهي، ابواب الفتن ترمذي ۾، ته اوڻويهه ملائڪ آهن هڪڙا، پل صراط تي جيڪا وار کئون سنهي ترار کئون تکي، وله ڪلاليب، ان کي آهن ڪنڍيون، ڪڪلابي ڪلاليب سعدان ته، جهڙيون هونديون آهن ابت ڪنڊڙيء جون. ڪنڍيون مگر لا يعلم قدر عظمها الا الله ايڏيون وڏيون ڪنڍيون هن جو الله ڄاڻي ٿو ته ڪيڏيون وڏيون هن ابت ڪنڊڙي جا ته ننڍڙا ڪنڊا ڪنڊا آهن پر نمونو اهڙو اهي هيٺون پل صراط ۾ اڻويهن جاين تي لڙڪيل آهن انهن جي مٿان اڻويهه داروغا بيٺل آهن ماڻهو جڏهن انهي پل صراط تون لنگهندو جهڙي عادت تي مئو هوندو، اها ڪنڍي هن کي ڇڪي ائين لڙڪائيندس جيئن مڇيء کي لڙڪائي ڇڏبي آ يا سيخ ۾ ڪباب لڙڪائبو آ جو باهه تي پيو پچندو آهي. هزارين ماڻهو انهيء عادت وارا مبتلا ۽ گرفتار ٿيل انهيء ڪنڍيء ۾ ڦاسندا جيڪي انهيء عادت تي مئا هوندا ۽ انهن توبه نه ڪئي هوندي. پوء اتي سزا جڏهن پوري ٿئي.

بهرحال انسان کي رب تبارڪ و تعاليٰ طاقتون ڏنيون هن اڻويهه تنهن جا نالا ڏهه ته متفق عليه آهن ڏهه نالا متفق عليه باقي نون نالن ۾ اختلاف آهي هڪڙن نو نالا هڪڙا چيا ٻين انسان جي نون طاقتن جا نالا ٻيا چيا پنج حس ظاهري اکين جو ڏسڻ ڪنهن جو خراب نه ٿيو هجي، ڪنن جو ٻڌڻ ڪنهن جو گناهن ۾ ضايع نه ٿيو هجي، نڪ جو سنگهڻ، زبان جو ڪلام ۽ بدن جي طاقت لامسه، اهي پنج طاقتون پنج حس ظاهري ۽ پنج حس باطني جيڪي جو ماڻهو ڏسي، ٻڌي، کائي، پيئي ٿو، انهي ۾ دماغ ۾ هڪڙي طاقت رکيل ٿس، اتي ٿو پهچي، اهو دل کي ٿو پهچائي، پوء ادراڪ ۽ علم ٿو ٿئي، ان کي چئبو آهي حس مشترڪ. اکين جو ڏسڻ به اتي پهچي، ڪنن جو ٻڌڻ به اتي، زبان جو چکڻ اتي، خوشبوء جو سنگهڻ اتي، گرمي سردي بدن جي سڀ اتي. حس مشترڪ، مشترڪو انهن سڀني سان آهي. ان کان ٻئي نمبر ۾ پٺيان دماغ جو مقدمو راس آهي نراڙي کان مٿئون. ان کان ٻئي نمبر ۾ آهي خزانو خيال. اها شيء جڏهن به ويندي آهي هلي ته پوء حس مشترڪ انهي جي تصوير جهڙي به قسم جي شيء هجي خيال ۾ پهچائي ڇڏيندو اهو خزانو آهي. ٻيهر جيڪڏهن ضرورت پئي ان کي ياد ڪرڻ جي قوت حافظه خادم آهي. خزاني خيال مان انهيء شيء جي صورت ڪڍي حس مشترڪ ۾ آڻيندي. اڳي جيڪو ڏسڻ سان حس مشترڪ علم ڪندو هو، هاڻي خزاني خيال مان حافظه آڻي اها صورت ڏنس. هاڻي اهو ويٺو ڏسندو ته ڄڻ اها فلاڻو ماڻهو آهي. آهي ڪونه، اهڙو خيال منجهون وٺي حس مشترڪ ۾ ادراڪ ڏيندو. حافظه ڪم ڪندي هيو. اڳي اکيون ڪم ڪري ڏيکاريندي هيون، هاڻي حافظه ڪم ڪندي. اڳي ڪن ڪم ڪري ٻڌرائيندا ها، هاڻي حافظه ڪم ڪندي. اڳي نڪ ڪم ڪندو هو خوشبو سنگهي هاڻي حافظه اها خوشبو ياد ڏياريندي. اڳي زبان جو چکڻ هن کي حس مشترڪ کي علم ڏيندو هو هاڻي خزانو خيال حافظه کڻي اهو لذت ۽ ذوق هن کي ياد ڏياريندي. اهڙي طرح بدن جي نرمي گرمي سڄي مطلب ته خادمه قوت حافظه آهي حس مشترڪ جي خدمت ڪندي خيال جي خزاني مان اهي شيون ڪڍي هن کي ڏيندي ٻي اها قوت خيالي آهي.

پوء ان جو نقشو ذهن ۾ کڻي اچي هتي ٺهرايائين. پر پنهنجي ان نقشي سان هن ٻيو به ڪو جاء، ڪمري، ڪوٺيء جو اضافو ڪيو. اهو قوت متصرفه جو ڪم آهي جو انهيء نقشي سان ٻي به منضم ڪئي. پوء اهي حقيقتون واقعي هجن يا فرضي هجن، هن کي قوت متصرفه چئبو آهي. ٻي قوت واهمه آهي. انسان جي دماغ ۾ هڪڙي طاقت آهي وهمي. ايتري قدر اها سلطان القويٰ، سڀني طاقتن جو بادشاهه، حتيٰ يغلب العقل، عقل تي به غلبو ڪري وڃي. پنهنجي وهم جي اندر انسان الائي ڇا ڇا سمجهي، ڪڏهن خوف، ڪڏهن اميد، انهيء جي بنياد تي ماڻهو اٿي دنيا جي اندر ڪردار اختيار ڪندو آهي. ۽ قوت واهمه جو هڪڙو مثال سادو عوام جي سمجهائڻ لاء رات جو ڪنهن شخص کي چئجي ته هي قبرستان آ وڏو ان مان ان ۾ وڃ وڃي رات هڪڙي گهمي رهي اچ ۽ ڪو خطرو ڪونهي ڪجهه به ماڻهو عام رواجي ماڻهو ائين ڪونه وڃي سگهندو ڇا آهي جو مونکي ڀؤ ٿو ٿئي ڪنهن کان ٿو ڊڄي الائي ڪنهن کان ٿو ڊڄي حالانڪ قبرون هن مئا هن عقل جو فيصلو ته ڪو ڪونه اٿي هن کي پڪڙيندو، نه ڪو هڪل ڏيندو، نه ڪو ايذائيندو، پر وهم جي طاقت هن تي ايترو دسترس ڪيو جو ايڏي خالي قبرستان کان ڊيڄاري هن کي ويهڻ نه ڇڏي. اهو عقل جي مٿان به غلبو ڪري ويو. پنج طاقتون. حس مشترڪ، خزانو خيال، قوت متصرفه، قوت واهمه، قوت حافظه. پنج شيون اهي باطني، پنج ظاهري. اهي ڏهه طاقتون انهن ڏهن طاقتن ۾ اتفاق آهي علي المهائمي مفسر آهي هڪڙو وڏو چئي ٿو ته نوَ طاقتون ٻيون به آهن قوت شهواني قوت غضبي قوت جاذبه جو ماڻهو کائي ٿو ته اهو پيٽ ۾ قبول ڪندو ٿو وڃي ميدو قوت ماسڪه وري ميدو جهلي ٿو اڇلائي نٿو ڇڏي